SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະໂທລະສັບມືຖື ກ່ຽວກັບເລື່ອງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງລະຫວ່າງລາວຈີນ ແມ່ນກ້າວໜ້າເດີນມາໄກແລ້ວ ເກືອບຈະແລ້ວແລ້ວ ຄືມີການກະຕວງໃຫ້ໂຄງການລົດໄຟ ຖືກ ສ້າງຮຽບຮ້ອຍໃຫ້ທັນກັບວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ແຕ່ວ່າໃນວ່າງມື້ກີ້ນີ້ ຊາບວ່າ ການຈະນັ່ງຈະຂີ່ລົດໄຟຄວາມໄວສູງຂອງລາວຈີນນັ້ນ ແມ່ນວ່າຕ້ອງຖືກສັກຢາ ວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ສອງເຂັມໃຫ້ ສຳເລັດແລ້ວ ລຽບລ້ອຍແລ້ວ ຈຶ່ງຈະຂີ່ໄດ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ມັນເປັນແນວໃດນັ້ນ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເນາະ ເລື່ອງຂອງລົດໄຟລາວຈີນເນາະ ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຕ ອນນີ້ບໍ່ວ່າຊິເປັນທາງ ທາງລາວເອງ ທາງສື່ ສື່ລາວນີ້ກະໄດ້ອອກມາປະຊາສຳພັນກັນຫຼາກຫຼາຍເນາະ ລະກະທາງຝັ່ງໄທເອງກະມີການເວົ້າເຖິງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ທີ່ຊິມີການທົດລອງກັນຂອງລາວນີ້ ໃນ ເດືອນສິງຫານີ້ ກະຢ່າງ ຢ່າງກວ້າງຂວາງເນາະ ຢາກໄປທົດລອງ ອັນນີ້ເປັນຂ່າວທີ່ມີຄວາມເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບລົດໄຟຄວາມໄວສູງລາວຈີນເນາະ ອັນເລື່ອງຂອງລົດໄຟຄວາມໄວສູງລາວຈີນ ຕ້ອງສັກວັກ ຊີນກ່ອນສອງເຂັມ ກ່ອນຈະຂຶ້ນໄດ້ ອັນນີ້ເລື່ອງນີ້ເນາະ ທ່ານ ສຸລິອຸດົງ ສູນດາລາ ລອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ກະໄດ້ໂພສເຟສບຸກຂອງເພິ່ນເນາະ ວ່າຄວາມກ້າວໜ້າຂອງໂຄງການລົດໄ ຟຄວາມໄວສູງລາວຈີນນີ້ ກະໂດຍແຈ້ງວ່າ ວັນທີ 2 ທັນວາ 2021 ເປັນມື້ທີ່ໄດ້ກຳນົດເປັນວັນພິທີເປີດເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ເຖິ ງນະຄອນຄຸນໝິງ ສາທາລະນະປະຊາຊົນຈີນ ອ່າ ລະກະລົດໄຟສອງຂະບວນທຳອິດ ທີ່ຖືກສົ່ງມອບໃນໄວໆນີ້ ເພື່ອໃຫ້ທັນຕາມແຜນການທົດສອບເທິງລາງ ພາຍໃນເດືອນສິງຫາ 2021 ນີ້ເນາະ ລະກະຫົວລົດໄຟທີ່ຊິ ໃຊ້ ກະຄືລົດໄຟ Foying CR 200J ສາມາດແລ່ນໄດ້ 160 ເຖິງ 210 ກິໂລເມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ກ່ຽວກັບລົດໄຟທີ່ວ່າ ຫຼືວ່າຫົວລົດໄຟສອງຄັນທີ່ວ່າເອົາມາທົດລອງເບິ່ງຫັ້ນນະ ກະແນ່ນອນລະ ເພື່ອທົດລອງເບິ່ງສະມັດຕະພາບ ລະກະຄຸນ ນະພາບຂອງລາງລົດໄຟ ແລະລົດໄຟວ່າຊັ້ນເຖາະ ລະມັນກະເປັນສິ່ງທີ່ດີອີກ ເພາະວ່າໃນວ່າງກ່ອນນີ້ ມີຂ່າວ ມີຂ່າວອອກມາຈາກລາວແດ່ ຈາກຫຼາຍຫົນແຫ່ງແດ່ ທີ່ວ່າມີບຸກຄົນສະຫຼອກກອກ ເມືອໄປຫັນເອົາ ນັອດທີ່ວ່າຈັບລາງລົດໄຟກະມີ ເພາະວ່າມັນເອົາໄປຂາຍໄດ້ ມັນແມ່ນເຫຼັກເດ ແລະມັນກະເປັນການດີທີ່ວ່າທົດສອບນີ້ ແລະກ່ຽວກັບທີ່ວ່າເຮົາລາຍງານໄປໃນເມື່ອກ່ອນນີ້ ລົດໄຟ ຫຼືວ່າຫົວລົດໄຟຄັນແລກໆ ຊິ ມາຮອດສະຖານີລົດໄຟເມືອງກາສີນະ ມາແລ້ວແມ່ນບໍ່ ຍັງ ຍັງບໍ່ມາເນາະ ກະຄືເດືອນ ເດືອນສິງຫາຊິທົດສອບ ລະກະຊິມີການລັບຫົວລົດໄຟຕອນເດືອນສິງຫານັ້ນລະ ກະຄືລະກະລັບ ລະກະຊິມີການທົດລອງເ ລີຍ ແລະກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າບັງຄັບໃຫ້ຈຳຕ້ອງໄດ້ສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ສອງເຂັມແລ້ວ ຈຶ່ງມີສິດຊິວ່າຊິຂີ່ຊິນັ່ງລົດໄຟລາວຈີນນີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ແມ່ນສອງກ້ຳສອງຝ່າຍລາວຈີນບົງການອອກມາເປັນກົດເກນບໍ່ ຫຼືວ່າ ມັນແມ່ນແຕ່ຝ່າຍລາວບົງການອອກມາ ອັນນີ້ບໍ່ຮູ້ວ່າໃຜເປັນຜູ້ບົງການ ແຕ່ວ່າເປັນເງື່ອນໄຂໜຶ່ງທີ່ວ່າຄົນ ຄົນລາວເນາະ ເພິ່ນບອກວ່າຄົນລາວນີ້ ຖ້າສິຂຶ້ນລົດໄຟຄວາມໄວສູງໃນ ໃນຂະບວນນີ້ ຈະຕ້ອງສັກວັກ ຊີນໃຫ້ຄົບສອງເຂັມກ່ອນ ພ້ອມພາສປອດນະ ກະເປັນ ເປັນເງື່ອນໄຂສຳຄັນໃນການເດີນທາງເນາະ ຄັນເອີ່ຍເຖິງພາສປອດນີ້ ກະແປວ່າແມ່ນການເດີນທາງ ຈີນເຂົ້າມາລາວ ລາວເຂົ້າໄປຈີນ ແຕ່ວ່າຍົກຕົວ ຢ່າງຂີ່ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຈາກວຽງຈັນໄປຫາຫຼວງນ້ຳທາຊື່ໆ ຍັງບໍ່ໄດ້ຂ້າມຊາຍແດນໄປຈີນເທື່ອນີ້ ໂດຍທີ່ວ່າບໍ່ຕ້ອງຖືພາສປອດວ່າຊັ້ນເຖາະ ຢ່າງຫຼາຍກໍຖືບັດປະຈຳໂຕເທົ່ານັ້ນ ອັນນີ້ກໍຕ້ອງສັກຢາສອງເ ຂັມຄືກັນບໍ ແມ່ນ ກະຄືຄົນທີ່ສິຂຶ້ນລົດໄຟເນີຍ ບໍ່ສິວ່າພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ອ່າ ລະຫວ່າງປະເທດນີ້ເນາະ ກະຕ້ອງມີການສັກ ສອງເຂັມເປັນເງື່ອນໄຂສຳຄັນທີ່ມີການລະບຸເອົາໄວ້ເນາະ ແລະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລົດໄ ຟທີ່ວ່າຈະເລີ່ມແລ່ນຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ທັນວາເປັນຕົ້ນໄປນີ້ ກໍຮູ້ບໍ່ວ່າຄ່າປີ້ລົດໄຟຫັ້ນນະ ຍົກຕົວຢ່າງ ວຽງຈັນຫາບໍ່ເຕັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ມັນມີລາຄາເທົ່າໃດເນາະ ຮູ້ບໍ ກະໄດ້ບໍ່ ຫຼືວ່າມີຂ່າວໆໃຫ້ວີ່ແວວແລ້ວຫຼືຍັງ ອັນນີ້ເນາະ ທາງທ່ານ ສຸລິອຸດົງ ສູນດາລາ ລອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພິ່ນກະໄດ້ແຈ້ງວ່າ ເລື່ອງຂອງຄ່າປີ້ລົດໄຟໃນປະເທດ ຫຼື ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ລະຫວ່າງລາວກັບຈີນນີ້ ຕອນນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ກຳນົດລາຄາ ອອກມາເນາະ SBS Lao ແຊເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook